ຜູ້ປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳສະຫະປະຊາຊາດໃນເຢເມນກ່າວວ່າ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ບ່ອນທີ່ການສູ້ລົບໄດ້ຢຸດລົງນັ້ນ ແມ່ນມີນ້ອຍ ແລະ ຈຳກັດທີ່ສຸດ ໃນການກ່ າວຜ່ານທາງໂທລະສັບຈາກນະຄອນຫຼວງຊານາ ທ່ານ ຈິມມີ ແມັກໂກດຣິກ ເວົ້າຕໍ່ VOA ວ່າ ການສູ້ລົບກັນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດ ແລະ ບໍ່ຄາດວ່າການຢຸດຍິງຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວປະເທດ ໃນເວລາໂມງຕີຕ ອນທ່ຽງຄືນ As you know, in any crisis, as you come towards the cessation of hostilities or peace talks, ທ່ານ ແມັກໂກດຣິກ ກ່າວວ່າ ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ຫັ້ນແລ້ວວ່າ ຢູ່ໃນວິກິດການໃດໆກໍຕາມ ໄປສູ່ການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຂອງການເປັນປໍລະປັກ ຫຼື ສົນທະນາສັນຕິພາບກັນ ແມ່ນຈະມີ ການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກໜ່ວງຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ແມ່ນແຕ່ມື້ເຊົ້ານີ້ຢູ່ທີ່ເມືອງຊານາ ກໍຍັງມີການໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ປະຊາຊົນຈະໃຊ້ວິທີນີ້ ຊ່ອງວ່າງປັດຈຸບັນກັບການຢຸດຍິງຊົ່ວຄ າວຂອງການເປັນປໍລະປັກ ເພື່ອພະຍາຍາມເຕົ້າໂຮມ ຫຼື ເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນເຂົ້າຫາທີ່ໝັ້ນບ່ອນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ການສົນທະນາສັນຕິພາບນີ້ ສະຫະປະຊາຊາດລ າຍງານວ່າ 80% ຂອງປະຊາຊົນເຢເມນ 24 ລ້ານຄົນ ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ເສດຖະກິດທາງການທີ່ຈະເລີນທັງໝົດ ບັດນີ້ໄດ້ພັງທະລາຍລົງ ການວ່າງງານມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລາຍງານກ່າວວ່ າ 14 ລ້ານຄົນຂາດອາຫານ ແລະ ໂຫຍຫິວ ນອກນັ້ນ 3 ລ້ານຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານບຳລຸງອາຫານ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນເດັກນ້ອຍເກືອບ 1 ລ້ານ 3 ແສ ນຄົນ ຂາດການບຳລຸງອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທ່ານ ແມັກໂກດຣິກ ກ່າວວ່າ 72 ຊົ່ວໂມງເປັນເວລາບໍ່ຫຼາຍ ເພາະສະນັ້ນ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຈະນຳສົ່ງການບັນເທົາທຸກທີ່ໄດ້ສະສົມໄວ້ ຢູ່ບ່ອນເກັບມ້ຽນຕ່າງໆ ຢູ່ໃ ກ້ໆກັບຂົງເຂດທີ່ໄປຫາບໍ່ໄດ້ມາເປັນເວລາດົນນານ ທ່ານ ແມັກໂກດຣິກ ກ່າວອີກວ່າ ຖ້າຫາກມີພຽງ 72 ຊົ່ວໂມງ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນແທ້ໆ ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງຫຼາຍບໍ່ໄດ້ໃນເວລາດັ່ງກ່າ ວ ເກີນໄປກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ ພວກເຮົາອາດຈະເຂົ້າໄປຫາບ່ອນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໄດ້ຖືກຕັດຂາດອອກໄປຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ໃນກໍລະນີທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບອອກໄປ ມັນບໍ່ເປັນເວລາ ທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ເລື່ອງນີ້ເປັນໄປຢ່າງຍາວນານ ຖາວອນ ແລະ ຢຸດຍິງຕະຫຼອດໄປ ທ່ານ ແມັກໂກດຣິກ ກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງອັນຍາວນານໃນສົງຄາມກາງເມືອງໃນ ເຢເມນ ອາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຕິພາບໄດ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອອອກປະຕິບັດງານຊ່ວຍຊີວິດ ທ່ານກ່າວວ່າ ປີນີ້ເ ວລາໃກ້ຈະໝົດລົງໄປແລ້ວ ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງເຄິ່ງຂອງ 1,630 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບປີ 2016 ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA